ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ປະເທດໄທເປັນປະເທດກະເສດ ແລະກໍເປັນອຸດສາຫະກຳອັນໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ການຄ້າໃນເຂດຊາຍແດນຂອງປະ ເທດໄທທີ່ຕິດກັບປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນຂອງປີ 2021 ແມ່ນມີມູນຄ່າເຖິງ 521,000 ລ້ານບາດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ບອກມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ ໃນເລື່ອງນີ້ເນາະ ການຄ້າເຂດແດນ ຫຼືວ່າການ ຄ້າຊາຍແດນຂອງປະເທດໄທກັບປະເທດຂ້າງຄຽງ ສີ່ເດືອນແລກຂອງປີ 2021 ຕອນນີ້ກໍມີມູນລະຄ່າ 520,000 ລ້ານກວ່າບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 26.24% ແລ້ວກໍໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ເນາະ ກໍຊິມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເປີດດ່ານເພີ່ ມອີກ 9 ແຫ່ງ ຕັ້ງເປົ້າວ່າການຄ້າກໍຊິມີການຂະຫຍາຍໂຕເປັນ 1.4 ລ້ານລ້ານບາດເນາະ ເປັນການຄ້າຊາຍແດນກັບ 4 ປະເທດ ກໍຄື ມາເລເຊຍ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ມຽນມາ ແລະ ກຳພູຊາ ມີມູນລະຄ່າ 295,000 ກວ່າລ້ານ ເພີ່ມຂຶ້ນຮ້ອຍລະ 16.78 ແລະການຄ້າຜ່ານແດນໄປປະເທດຈີນ ຫວຽດນາມ ແລະກໍສິງກະໂປ ມີມູນລະຄ່າ 230 ກວ່າລ້ານບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 41.93 ເປີເຊັນ ນອກຈາກນີ້ເນາະ ກໍຍັງມີແຜນທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ການເປີດດ່ານສຳລັບການຄ້າຊາຍແດນ ຈາກປັດຈຸບັນທີ່ມີດ່ານທັງໝົດ 97 ແຫ່ງ ເປີດໃຫ້ທຳການຢູ່ 46 ແຫ່ງ ໂດຍມີແຜນຊິຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເປີດດ່ານເພີ່ມເຕີມອີກ 9 ແຫ່ງ ສົນໃຈນີ້ນະ ແມ່ນກ່ຽວກັບການຄ້າລາວ-ໄທ ນີ້ກໍ ທີ່ວ່າໄທສົ່ງໄປນີ້ນະ ມັນ ມັນສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ ລາວຊື້ຫຍັງຈາກປະເທດໄທເນາະ ທີ່ຜ່ານມານະ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມເນາະ ກໍຊິມີພວກອາຫານສຳເລັດຮູບ ອາຫານທະເລ ແລ້ວກໍເຄື່ອງດື່ມ ພວກອາໄຫຼ່ລົດພວກນີ້ນ ະ ອື ແລ້ວກໍອຸປະກອນຕ່າງໆນຳແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຍົກຕົວຢ່າງລົດຕຸກໆແມ່ນບໍ່ ອາ ລົດຕຸກໆກໍມີບາງສ່ວນ ແຕ່ກໍບໍ່ ບໍ່ຫຼາຍເນາະ ສຳລັບປະເທດຫວຽດນາມເດ ທີ່ວ່າມັນກໍເປັນປະເທດທີ່ວ່າມີພົນລະເມືອງຫຼາຍກວ່າປະ ເທດໄທນະ ບໍ່ແມ່ນເກືອບ 90 ລ້ານບໍ່ 80 ລ້ານປາຍບໍ່ ຊິນີ້ ບໍ່ໄດ້ມີການຄ້າອັນແໜ້ນແຟ້ນ ຫຼືວ່າຊື້ຂາຍກັນຫຼາຍແທ້ໆກັບປະເທດໄທໄດ້ບໍ່ ອັນນີ້ຫວຽດນາມເນາະ ກໍເປັນ ຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຄ້າການຂາຍກັບ ຄ້າ ຍກັບຈີນເນາະ ກໍຈະເປັນສິນຄ້າ ອາ ຜ່ານແດນຈາກໄທໄປສູ່ຫວຽດນາມ ຈາກໄທໄປສູ່ຈີນ ຫຼືວ່າເປັນສິນຄ້າຜ່ານແດນຈາກຫວຽດນາມຜ່ານລາວມາຫາໄທຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍມີຢູ່ ແຕ່ວ່າຖ້າ ທຽບກັບຈຳນວນແລ້ວນີ້ ມັນ ມັນ ມັນໜ້ອຍກວ່າປະເທດຂ້າງຄຽງເນາະ ກໍຄືຢ່າງລາວ ມາເລເຊຍ ມຽນມາ ກຳພູຊາ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວປະເທດອິນໂດເນເຊຍເດ ທີ່ວ່າເປັນປະເທດທີ່ວ່າມີຄົນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນຄືວ່າງຽບໆ ໄວ້ກັບການຄ້າກັບປະເທດໄທນີ້ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດ ມັນໄດ້ຊື້ຂາຍກັບປະເທດໄທຫຼາຍບໍ່ ໂດຍສະເພາະຊື້ໄປນີ້ນະ ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ຂ່າວ ຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງການຄ້າກັບອິນໂດເນເຊຍ ກໍຄ່ອນຂ້າງໜ້ອ ຍ ທີ່ຜ່ານມາກໍຄືເລື່ອງຂອງສິນຄ້າປະມົງເນາະ ແລ້ວກໍເລື່ອງຂອງ ຂອງລົດ ລົດທີ່ທາງອິນໂດເນເຊຍສົ່ງມາຂາຍປະເທດໄທ ປະເທດໄທສົ່ງໄປຂາຍ ມັນກໍມີການແລກປ່ຽນກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ນອກຈາກນັ້ນກໍຊິມີ ພວກ ພວກເຂົ້າ ອືມ ແຕ່ວ່າເຮົາສະຫຼຸບແລ້ວໃນການຄ້າໄທກັບອິນໂດເນເຊຍນີ້ ມັນ ມັນ ມັນຍັງງຽບໆ ມັນບໍ່ຫຼາຍປານໃດວ່າຊັ້ນເທາະ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຖ້າ ຖ້າທຽບກັບປະເທດໃນອາຊຽນນຳກັນເນ າະ